ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ມາມາມາ ມາເອົາເງິນ 25,000 ໂດລາໄດ້ຟຣີໆ ແຕ່ຂໍໃຫ້ເຝົ້າຟັງເດີ້ ຖ້າຫາກວ່າຢາກໄດ້ເງິນຟຣີໆນັ້ນເພື່ອບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍປະກາດອອກມາແລ້ວຊົ່ວ ໄລຍະໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ເງິນໃນຄ່າ 688 ລ້ານໂດລາຜ່ານໂຄງການ Home Builder ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງກະຕຸກກະຕຸ້ນຊຸກຍູ້ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງບ້ານເຮືອນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ພາຍໃຕ້ Home Builder ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣ າເລຍຈະໄດ້ຮັບເງິນ 25,000 ໂດລາ ເພື່ອນຳໄປສ້າງ ຫຼື ພັດທະນາບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງມາກມາຍ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາເງິນ 25,000 ໂດລານັ້ນ ເພື່ອນຳໄປສ້າງ ແລະ ພັດທ ະນາບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງມາກມາຍ ນີ້ແມ່ນພາຍໃຕ້ໂຄງການອັນໃໝ່ໆອັນໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເປີດເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ We know that in the residential building construction industry

ບ້ານເຮືອນ 30 ພັນຫຼັງ ຫຼື ປະມານນີ້ ຈະບໍ່ຖືກກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ ນີ້ໝາຍເຖິງວ່າບໍ່ແມ່ນແຕ່ວຽກເຮັດງານທຳສຳລັບຊ່າງທັງຫຼາຍ ແລະ ຄົນທີ່ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກນຳ ແຕ່ບ້ານເຮືອນອື່ນໆທັງໝົດທີ່ຫຼໍ່ລ້ຽງອຸດສາຫະກຳກໍ່ ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳກໍ່ສ້າງທີ່ເພິ່ງພາອາໄສໂຄງການນັ້ນ ລັດຖະບານສະເລ່ຍກະຕວງວ່າ ໂຄງການ Home Builder ຈະຄ້ຳຈູນ 140,000 ອາຊີບໃນການກໍ່ສ້າງ

ພວກທ່ານປະສົບກັບການຫຼຸດຕ່ຳລົງ 40 ເປີເຊັນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຕຶກບ້ານເຮືອນທີ່ຈະເປັນການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳເກືອບປະມານ 450 ພັນວຽກ ໃນໄລຍະ 6 ປີຂ້າງໜ້າ ນີ້ຕ້ອງຍຸຕິ ນັ້ນກໍເຫັນ ດ້ວຍທ່ານ Graham Wolfe ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງສະມາຄົມ Housing Industry Association

ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍລິການກິດຈະການອັນຊ່ຽວຊານໃນອຸດສາຫະກຳການກໍ່ສ້າງ ສຳລັບຜູ້ວາງແຜນ ຜູ້ອອກແບບ ສຳລັບຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ທຸກໆຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກິດຈະການການກໍ່ສ້າງບ້ານເຮືອນ ນັ້ນກໍແມ່ນຂ່າວຂ່າ ວອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ສຳລັບຜູ້ຜະລິດສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກັບຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ຄົນທີ່ບໍລິການວັດຖຸເຄື່ອງກໍ່ສ້າງທີ່ຖືກນຳໄປກໍ່ສ້າງບ້ານເຮືອນ ແລະ ຄົນທີ່ບໍລິການເຄື່ອງໃຊ້ເຄື່ອງສອຍສຳລັບບ້ານເຮືອນ ໂຕະຕັ່ງທີ່ເປັນຊິ້ນສ່ວນຂອງບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຮົາ ໂຄງການ Home Builder ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງບ້ານເຮືອນ ແລະ ຈະແມ່ນເພື່ອຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່ປີ 125,000 ໂດລາ ແລະ ຄູ່ຄອງຊີວິດກັນທີ່ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່ າ 200,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ແລະ ມັນແມ່ນສຳລັບບ້ານເຮືອນໃໝ່ທີ່ມີລາຄາບໍ່ເກີນ 750,000 ໂດລາ ການສ້ອມແປງພັດທະນານັ້ນ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 150,000 ຫາ 750,000 ໂດລາ ບ້ານເຮືອນເພື່ອໝູນເງິນໝູນຄຳ ຫຼື ຂອງຜູ້ທີ່ມີເຈດຕະນາສ້າງ ຫຼື ສ້ອມ ແປງເພື່ອພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍຕົນເອງ ແມ່ນໃຊ້ໂຄງການນີ້ບໍ່ໄດ້ Jason Clare ໂຄສົກເຄຫະສະຖານຂອງພັກເລເບີອົດສະເຕຣເລຍ ເວົ້າວ່າ

ຜ່ານລັດຖະບານຂອງລັດຕ່າງໆ ເມື່ອລັດເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງໂຄງການນັ້ນແລ້ວຮຽບຮ້ອຍ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook